ໃນຕອນໜຶ່ງເນັ້ນວ່າ ພັກພວກຂອງຍານາງ ໃນຊຸດລັດຖະບານ Northern Territory ຂອງກ່ອນນີ້ ຄວບຄຸມລັດຖະບານຂອງລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ດີ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດ ຈົນວ່າ Northern Territory ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ແລະ ແທ້ຈິງ ຈາກການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານລັດ Northern Territory ຂອງກ່ອນນີ້ ແລະ ພັກ CLP ຈະເປັນພະລັງດັກດັນ ໃຫ້ລັດຖະບານ Northern Territory ຊຸດນີ້ ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ Northern Territory ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ລັດຖະບານ Queensland ແລະ Australia ລົງໄມ້ລົງມືບໍ່ໃຫ້ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນຂະແ ໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຂອງລັດ Queensland ແລ້ວ ສູນກັກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ Wacol ຂອງ Brisbane Queensland ຄືສູນ Youth Detention ທີ່ເປັນບໍ່ເກີດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ Queensland ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕິດແປດກັນແລ້ວເຖິງເຈັດ ຄົນ ຕໍ່ແຕ່ມັນລາມອອກມາຈາກພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຂອງສູນກາງດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີອາຍຸ 77 ປີ ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງການຕ້ອງປິດສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ Queensland ໄວ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີພະຍາດ ດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ກຳນົດຄົນເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມຄົນໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຫ້າມໄວ້ Paul Kelly ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສ ະຕຣາເລຍຈະໃຫ້ພະນັກງານ Liaison Officers ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ການເສີມສ້າງການປ້ອງກັນຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ Queensland ບັດນີ້ຄົນໃນ Queensland ເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ກາຍ 10 ຄົນ ສຳລັບເຂດ Greater Brisbane ແລະ ບາງເຂດເມືອ ງທີ່ໃກ້ຄຽງ ໂດຍທີ່ແຫ່ງອື່ນຂອງ Queensland ແມ່ນເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ຫຼຸດ 30 ຄົນ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຄົງຈະເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງຊີວິດປະຈຳວັນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ກະທັ່ງທີ່ຖ້າຫາກວ່າ ວີ່ແວວຂອງໂຄວິດ-19 ຖືກມອງເຫັນວ່າຖືກຄ ວບຄຸມໄວ້ໄດ້ແລ້ວກໍຕາມແຕ່ ໃນເວລານີ້ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 182 ຄົນ ຄືວານນີ້ ແລະ ມີຕາຍໄປແລ້ວ 13 ລາຍ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ໜ້າກາກປົກປິດໃບໜ້າຄົງຈະເປັນ ສິ່ງທີ່ຈຳຕ້ອງໃສ່ ຈົນກວ່າບໍ່ມີຈັກຄົນຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ປົກປ້ອງການທີ່ Quarantine ກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ກະທັ່ງທີ່ມີນາຍຍາມຄົນ ຄົນທີ 2 ຂອງໂຮງແຮມນັ້ນ ແຫ່ງໜຶ່ງ ຖືກຕິດແປ ດເປັນໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ຮູ້ໂດຍທັນທີທັນໃດວ່າ ນາຍຍາມທີ່ໂຮງແຮມ Sydney Harbour Marriott Hotel ຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ແບບໃດກັນ ກະທັ້ງທີ່ທັງສອງນາຍຍາມນັ້ນເຮັດວຽກເຮັດການໃນເວລາດຽວກັນ Len McCusker ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳ ຫຼວດ New South Wales ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນເດີນທາງ 49,000 ຄົນ ກັບຄືນມາຍັງລັດ New South Wales ຖືກຄວາຣັນຕີນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ໂດຍບໍ່ມີການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ຈາກກັນ ແລະ ກັນ ຄື community transmission ທ່ານ Alexei Navalny ຄົນດັງໃນປະເທດຣັດເຊຍທີ່ເປັນຝ່າຍຕົງກັ ນຂ້າມຂອງລັດຖະບານປູຕິນ ທັງກໍເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ເປີດເຜີຍການກິນສິນບົນສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າຖືກເບື່ອເພື່ອຕັດຊີວິດທ່ານ ບັດນີ້ຖືກນຳເຂົ້າໂຮງພະຍາບານໃນປະເທດເຢຍລ ະມັນແລ້ວ ເພື່ອການປິ່ນປົວອັນຊ່ຽວຊານ ຜູ້ກ່ຽວຖືກອົງການຈັດຕັ້ງໃນປະເທດເຢຍລະມັນອັນໜຶ່ງ ສົ່ງເຮືອບິນໄປຮັບເອົາຜູ້ກ່ຽວບິນຂ້າມໄຊບີເຣຍໄປຍັງກຸງ ເບີລິນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນເພື່ອການປິ່ນປົ ວຕ່າງໆ ທ່ານຖືກກວດເບິ່ງແລ້ວໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຕ່ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຫຍັງໃຫ້ຮູ້ນຳໃນເວລານີ້ ທ່ານ ຈາກາ ເບຊິລ ຜູ້ສ້າງພາບພະຍົນທີ່ເປັນຜູ້ຈັດເອົາທ່ານ Navalny ໄປຍັງກຸງເບີລິນນັ້ນ ເວົ້າວ່າທ່ານ Navalny ຢູ່ໃນອາກ ານອັນປົກກະຕິ ແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບສຸກເສີນຢູ່ ໂດນັລ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ບໍ່ຮັບຮູ້ກົດໝາຍເພື່ອຄ້ຳຈູນການເງິນແກ່ກິດຈະການໄປສະນີສະຫະລັດອາເມລິກາ Postal Service ແລ້ວ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາ ຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາຮັບຮູ້ເອົາກົດໝາຍອັນໜຶ່ງ ໃຫ້ເງິນ 25 ລ້ານໂດລາແກ່ກິດຈະການໄປສະນີນັ້ນແລ້ວ ພະລັງທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າໄປສະນີສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນຈະຖືກທຳຮ້າຍ sabotage ກ່ອນໜ້າການເລືອ ກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ 2020 ມີການກະຕວງວ່າຄົນສະຫະລັດອາເມລິກາຫຼາຍລ້ານຄົນຈະເລືອກຕັ້ງນັ້ນໂດຍທາງໄປສະນີ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຢູ່ໃນສ ະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ ພັກເດໂມແຄຣັດສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ເຊື່ອວ່າໄປສະນີສະຫະລັດອາເມລິກາຈະມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ເພື່ອຈະສົ່ງບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີໄດ້ທັນເວລາ ເກົາຫຼີໃຕ້ບັນຍັດການ ຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃສ່ທຸກຫົນແຫ່ງຂອງແຜ່ນດິນເກົາຫຼີໃຕ້ແລ້ວບັດນີ້ ຍ້ອນທີ່ວ່າປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ກັບເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ແລ້ວ ງວດ 2 ການເຕົ້າໂຮມກັນມາກມາຍ ໄນຄລັບ ສະຖານທີ່ເຄົາລົບບູຊາສ າສະໜາໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ຖືກປິດ ຕະຫຼອດເຖິງສະຖານທີ່ກິລາຕ່າງໆນຳ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ເຖິງ 300 ຄົນແລ້ວ ບັດນີ້ເກົາຫຼີໃຕ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ກາຍ 17,000 ຄົນແລ້ວ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີອາ ເພື່ອດັບຟືນດັບໄຟປ່າໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ເປັນໄຟອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນປະຫວັດການຂອງສະຫະລັດ 6 ຄົນຕ າຍຍ້ອນໄຟນັ້ນແລ້ວ 43 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ແລະ ຫຼາຍ 10,000 ຄົນຈຳຕ້ອງປົບຫຼົບໜີໄປຈາກໄຟປ່ານັ້ນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກທຳມະຊາດ ຄືຟ້າຜ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດ Mauritius ຈະທວງເອົາຄ່າຊົດເຊີຍຈາກກຳປັ່ນ ຕ່າງນ້ຳມັນລຳໜຶ່ງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຕຳເອົາ coral reef ແລ້ວເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນດິບໃນກຳປັ່ນນັ້ນ ຮົ່ວຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາສູ່ທະເລຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ Mauritius ຕັ້ງຄະນະກຳມະການອັນໜຶ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອສືບສວນເບິ່ງສາເຫດ ທີ່ກຳປັ່ນນັ້ນຕຳເອົາ reef ນັ້ນ ນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມານັ້ນ ມີຜົນເສຍຫາຍສະທ້ອນເຖິງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ